اڻهٺين نمبر آيت کان وٺي پهتا آهيون پنجهتر آيت تائين هاڻي هن سورت منجهه گهڻيون جو اٺانوي سورتون آهن هن ۾ ۽ ان منجهان اٺونجاهه پاڻ پڙهي چڪا آهيون اٺونجاهه ۽ چاليهه سور چاليهه آيتون اڃا باقي آهن هن وقت جيڪي اسان پڙهيون آهن پنجهتر آيت تائين پاڻ ڏسون ڪيستائين پنهنجي ڳالهه پهچي ٿي انشاء الله العالمين الله چڱائي ڏيندو توفيق ڏيندو رب پاڪ پنهنجو رحم ڪندو هن کان اڳ ۾ جيڪي پنجهتر اٺ اٺونجاهه جيڪي آيتون پڙهيوسون انهن منجهه هو حضرت زڪريا عليه السلام جي قصي کان ڳالهه شروع ٿي، حضرت يحييٰ عليه السلام جو فرزند پيدا ٿيو، حضرت مريم جي ڳالهه شروع ٿي، وري ان جو فرزند حضرت عيسيٰ عليه السلام پيدا ٿيو، انهيء کان پوء موسيٰ عليه السلام ۽ حضرت هارون عليه السلام جو ذڪر آيو، وهبنا وهبنا پنهنجي رحمت سان اهي سڀئي لفظ استعمال ٿيندا آيا، اسماعيل عليه السلام جو ذڪر آيو، انهيء کان پوء جو پنهنجو ٻين نبين جو ذڪر آيو، ادريس عليه السلام جو ذڪر آيو يعني اتي ۽ پوء ذريت آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذريت ابراهيم ۽ اسرائيل اسرائيل معنيٰ حضرت يعقوب عليه السلام انهن سڀني انبيائن عليهم السلام جو ذڪر آيو هتي هاڻي هتي اٺونجاهه تائين انبيائن جو ذڪر ختم ٿيو هاڻ اڳتي فرمائي ٿو ته فخلف من بعدهم خلف انهن کان پوء جيڪي ماڻهو آيا انهن انبيائن عليه السلام جا انهن جي زماني ۾ به ماڻهو جيڪي ها سي بدمعاش هئا ماڻهو جيڪي سي گناهگار هئا ماڻهو جيڪي عاصي هئا جيڪي نافرماني ڪندڙ اهي به هئا پر انهن جي گهڻائي ڪونه هئي پر جيڪي پاڻ کي ڪليم ٿي ڪيائون ته اسين نبين جي اولاد منجهان آهيون، اسين نبين جي پٺ ڀرائي وارا آهيون، اسين نبين جي معتقد آهيون، اسين نبين جي طريقي تي هلڻ وارا آهيون، انهن ۾ به جيڪي سي گڙٻڙ گوڙ گبوڙ ٿي ويو هليو پنهنجو انهن منجهه به جيڪو آهي سو خرابي پيدا ٿي وئي هلي ان جي ڳالهه هتي الله تعالا فرمائي ٿو فخلف من بعدهم خلف انهن کان پوء جيڪي ماڻهو آيا انبيائن عليه السلام جي اولاد منجهان به اهڙا ڪي آيا جن جو ذڪر قرآن شريف ۾ گهڻن جڳهين تي اچي ٿو هڪڙو خلف جي ڳالهه هتي هيء سورت جيڪا آهي اڻويهه نمبر مريم آهي ۽ ٻيو سورت الاعراف جيڪا ان جي اڻهتر نمبر آيت هڪ سؤ اڻهتر نمبر آيت منجهه اهي ساڳي لفظ آهن پر ان ۾ ٿورا لفظ ٻيا آهن پنهنجو فخلف من بعدهم خلف

روايتون اچن ٿيون ان منجهه ڪو وقت اهڙو ايندو جيڪو ڪفر جيڪو آهي سو گهڻو ٿي ويندو هليو ماڻهو ڪو تمام گهٽ هوندو جيڪو ايمان تي هوندو بهرحال اهو وقت اڃا الاء آيو آهي الاء ڪونه آيو آهي خبر آهي خدا کي پر هتي فرمايو ادا الصلاة ضايع ڪيائون پنهنجي نمازون هاڻي پهرين ڳالهه اها آهي ته ضايع ڪيائون نمازون، نمازون ضايع ڪيئن ڪيون؟ معنيٰ نماز ۾ اختلافات پيدا ڪري ته ڀئي هيئن ٿي يا هونئن ٿي پڙهجي يا هيئن پڙهجي اهڙي نموني پڙهجي هيترا پڙهجي هيترا نه پڙهجي هيئن ڪجي هيئن نه ڪجي گهڻا اختلاف هنن انبياء عليه السلام جي اولاد منجهه به ورشپ جيڪا آهي هيئن ڪجي هيئن نه ڪجي هونئن نه ڪجي اهو ٿيو هليو اسان وٽ به ڏسو امت محمد صلي الله عليه وسلم جي ڪيترا ماڻهو هاڻي رڳو روز ويٺا جهڙيون جهڳڙا هڪڙي ٻئي سان ڪريون ته آڱر هيئن هلائبي ڪي هيئن هلائبي، کڻبي ڪي ڪونه کڻبي، هٿ هت ٻڌبا ڪي هت ٻڌبا، هت ٻڌبا ڪي هت ٻڌبا، هيئن ڪبو ڪي هيئن ڪبو، هي پير لڳائبو هڪ ٻئي کي ڪونه لڳائبو، هي هي ڪونه ٿيندو هو ڪونه ٿيندو، هڪ ٻئي سان اهي ننڍڙا ننڍڙا اختلاف جيڪي آهن اسان جا علماء چون ٿا ته اها ته رحمت آهي جيڪو ٿورو گهڻو اختلاف پر مگر اهڙي ڳالهه به نه هجي جو صفا جي اسين سنت ڪونه پڙهنداسون نفل ڪونه پڙهنداسون هي ثابت ڪونهن هي هيئن ڪونهن هي هيئن ڪونهن مطلب صلات ۾ ۾ ڪيتريون هاڻي

دل جون مراد دل جون جيڪي رٿائون آهن خيال آهن آئون هوند هيئن ڪريان آئون هوند هيئن ڪريان اهي سڀئي مطلب ته پوء نه رڳو سيڪشوئل هن منجهه افيئرس منجهه پر ٻين منجهه به ته بادشاهي منهنجي ههڙي هجي ڪي منهنجو تختو ههڙو هجي ڪي منهنجو نمونو ههڙو هجي آئون جيڪو آ رئيس هجان آئون جيڪو سڀني جو ليڊر هجان وڏيرو هجان آئون جيڪو آ رئيس هجان رئيس ڀوتار فلاڻا باس هلو باس هائو آر يو سمجهو هاڻي سڀ ڪو ماڻهو خوش ٿو ٿئي ته باس سڏائي سڀ ڪو ماڻهو خوش ٿو ٿئي ته وڏيرو سڏائي سڀ ڪو ماڻهو خوش ٿو ٿئي ته بادشاهه سڏائي معنيٰ آئون آئون آئون آئون آئون آ آئون عالم آئون ساڻ عالم آئون ساڻ ڀريو ٿو ڀير ڪري ويو انا انا انا انا انا

پنهنجي دل جي هوا هوا جو لفظ به اهو شهوات جي معنيٰ ۾ اچي ٿو ته پنهنجي دل جي خيالن تي پنهنجي دل جي هوا تي نه هل تون جو توکي اسين خليفو بنايون ٿا ڌرتي تي پر پنهنجي دل تي دل جي خيال تي دل جي مراد تي دل جي هن تي نه هل جيڪو شريعت اسان ڏني آهي ان مطابق هل جيڪو طريقو اسان ڏنو آهي ان مطابق هل جيڪڏهن نه پنهنجي دل جي مراد تي ماڻهو هلندو

يلقون غي پوء انهن کي اڇليو ويندو غي منجه جهنم جي تري ۾ اڇليو ويندو انهن کي جيڪي پنهنجي شهوات تي هليا جيڪي پنهنجي نمازون اهڙي نموني سان ضايع ڪيائون جو پنهنجي مراد نه نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي نه اصحابن سڳورن جي طريقي تي نه پنهنجي علمائن جي طريقي تي پر جيئن اسان ڪنهن جي تقليد ڪرڻ وارا ناهيون اسين مقلد ناهيون اسين جيڪو آهي سو الله تعاليٰ جي تقليد ڪندا آهيون هن اسان کي ڊائريڪٽ ٻڌايو آهي نه ڪو وچ ۾ وحي آهي نه ڪو وچ ۾ نبي آهي نه ڪو وچ ۾ علماء آهن نه ڪو بس اسين ڊائريڪٽ اتان، سائين لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم پوء هي ته اها ئي ڳالهه ٿي فسوف يلقون غيا پوء هاڻي پاڻ ڄاڻجو الله تعاليٰ بخشش ڪري اوهان کي به اسان کي به پر اها ڳالهه جيڪا تمام وڏي وڏي آهي الا من تاب، سواء انهن جي جن توبه ڪئي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو غلطي تي هجي، پوء غلطي پنهنجي سنڀالي، ان تي نادم ٿئي، انهي تان موٽي، تاب معنيٰ پوئتي موٽڻ، ۽ توّاب بخشڻ وارو آهي، جيڪو جڏهن ماڻهو گناهه ڪري ٿو ته الله تعاليٰ پنهنجو پاس، منهن جيڪو آهي سو ٻيء طرف ڪري ٿو وڃي هليو، پنهنجو هٽائي ٿو وڃي، پر جڏهن اهو توبهه ڪري ٿو ته الله تعالي هن ڏانهن مهڙ وري ڪري ٿو هن جي بخش ڪري ٿو ان جي توبهه جي ڪري ته توبهه تائب آهي ماڻهو جيڪو ماڻهو انسان آهي سو تائب آهي ۽ الله تعالي جيڪو آهي سو تواب آهي معنيٰ هو موٽي ٿو هن ريلينٽ ٿو ڪري هن جي طرف رخ ٿو ڪري هن طرف مهڙ ٿو ڪري هن پاسي منهن ٿو ڪري ۽ هن ڏي ڏسي ٿو مرحمت سان محبت سان پنهنجي

ٽيئي ڳالهيون ٿيون، فاولئڪ يدخلون الجنة پوء اهي جنت ۾ داخل ٿيندا، هوڏانهن هو جيڪي يلقون غيا جهنم ۾ ويندا هليا جيڪي هٺ ۽ وڏائي، تڪبر، آئون ته جنتي آهيان، آئون ته بس ويندس ئي ويندس، هي ٻيا جيڪي آهن سڀئي ڪافر، هي به ڪافر، هو به ڪافر، هو به ڪافر، سڄو ڳوٺ منهنجو ڪافر، مون کان سواء وتايي فقير واري ڳالهه، معنيٰ سڀ جو سڀ ڪافر ٿي هليا، باقي آئون بس معتبر اهڙو آهيان جو بس جنت ۾ ويندس ئي ويندس انهي کي الله تعاليٰ ڦٽو ڪندو جهنم ۾ يلقون غيا فسوف يلقون ۽ جيڪو توبه ڪندو توبه تائب ٿيندو ايمان به هوندس ۽ عمل صالح به هوندس جيڪي الله تعاليٰ جي توفيق کان سواء ڪونه ٿيندا الله تعاليٰ جي فضل ۽ رحمت کان سواء ڪونه ٿيندا ته اهو فاولئڪ يدخلون الجنت پوء اهي جيڪي آهن سي جنت ۾ داخل ٿيندا ولا يظلمون شيئا انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو ڪو ذرو به ڪو ڪا شيء ظلم نه ڪيو ويندو يعني ڪو جيڪو دين تي هليو ته ان سان ڪو ظلم ڪونه ٿيندو اتي هن کي ان جو اجورو ملندو ۽ جيڪو جهنم ۾ موڪليو ويندو ان تي ڪو ظلم ڪونه ڪيو ويندو اهي پنهنجي لڇڻن جي لحاظ کان پنهنجي ڪئي جي لحاظ کان اهي جهنم ۾ ويندا

وٺبو آهي ۽ فردوس جو نالو به عرض ڪيوسون ته ماڻهو رکندا آهن پاڻ تي بهرحال اهي ڳالهيون ٿيون ان کان پوء فرمائي ته جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنهن جو وعدو ڪيو آهي الله تعالي پنهنجي ٻانهن سان پر پٺ پر پٺي ڪري ڇڏيو آهي آئون توهان کي جنت ۾ موڪليندس. هاڻ غيب جي معنيٰ اها آهي ته اسنڪ اسان ڏسڻ وارو جيڪي ماڻهو آهي انسان آهي جن آهي ڏسي ته ڪو نه ته جنت ڪٿي آهي ڪهڙي نموني سان آهي هاڻي پنهنجو ڪيئن آهي هاڻي اهي مطلب ته خيال آهن هينئر ڪنهن ماڻهو واٽسپ ۾ موڪليو آهي هڪڙو اردو ۾ اهو سٺو ليک آهي پر چون ته فلاڻي هنڌ جنت آهي الله تعاليٰ کي خبر آهي ڪٿي آهي فلاڻي هنڌ جهنم آهي فلاڻي هنڌ هي آهي هو آهي پر اها الله تعاليٰ کي خبر آهي جنت ڪٿي هوندو جهنم ڪٿي هوندو ڪيترا پري هوندو هڪ ٻئي کان ڪيترا ڇا هوندو ڪيئن ٿيندو هاڻي اهو هڪڙو ماڻهو سوچ ويچار ڪري سگهي ٿو پر پوء اهي سڀ خيال ۽ ظن ٿيندا ڇو جو اسان ڏٺو ڪونهي ان کي ڊسڪرائب رسول صاحب ڪيو آهي ڪنهن نموني سان ته انهن جي لفظ ۾ ڊسڪرائب ڪجي پنهنجن لفظن ۾ نه ڪجي ته هيئن آهي يا هونء آهي، اهو ته جيڪڏهن حديث ڪا آهي، جيڪڏهن قرآن شريف ۾ ڪو آهي ته اهڙو نموني جو ذڪر ڪجي ته حور عين ڇا آهي، پنهنجو انسان ڇا آهي، انسان جيڪو آ سو ڪيئن ٿيو ويندو هليو، باقي رڳو حورون هونديون، اتي مايون ڪيڏانهن وينديون پنهنجاريون، مائٽياڻيون جيڪي آهن. اسان جون ڌيئريون اسان جون زالون اسان جون مائرون اسان جون پڦيون اسان جون نانيون سين ڏاڏيون اهي به ڪٿي هونديون ڪي بس ڪير ئي ڪونه هوندو هڪڙي اڃا ئي ٻي هڪڙي مخلوق هوندي نه ڪا جن هوندي نه ڪا انسان هوندي نه ڪا پنهنجو فرشتا هوندي الاء الله تعالا خلقيندو ڪي مطلب خلقيندو سڀني کي اسانکي وري ٻيهر خلقيندو تهانکي مونکي سڀني کي وري ٻيهر پيدا ڪندو مطلب ته انهي لحاظ کان انهي منجهان جيڪو رهجي ويو هڏيون سورت قاف ۾ آهي ته اسان کي خبر آهي ته ڇا ٿو رهجي جنهن منجهان اسين وري ان کي اٿارينداسون ته اها اٿارڻ واري ڳالهه آهي پوء هاڻي رب پاڪ کي خبر آهي ته اها ڪا ٻي مخلوق هوندي جيڪا انسان به ڪونه هوندي جن به ڪونه هوندي فرشتا به ڪونه هوندي يا اها ساڳي هي آهي مخلوق جنهن منجهان اسين ايترا حضرت آدم عليه السلام کان وٺي

هنن لکيو آهي بڪواس اتي ڪير ڪونه ڪندو مطلب ته ڪنهن کي ضرورت ڪونه هوندي بڪواس ڪرڻ جي سڀ ڪو پنهنجي ان ۾ پورو هوندو الحمد لله ۽ الا سلام هڪ ٻئي کي سلام ڪندا السلام عليڪم سلام عليکم گفتگو بي به ٿيندي پر سلامتي واري گفتگو ٿيندي جهيڙي جهٽي واري جيڪي هينئر پاڻ ڪريون ٿا هڪ ٻئي سان جٺيون وٺ وٺان هڻ هڻان هڻ پادر هڻ بوٿ ۾ هيڏانهن هٽ. جهيڙو ٿيو ٿو وڃي پيو. اهو اهو اتي ڪونه ٿيندو. سڀ ڪو ماڻهو آرام سان، فضيلت سان، محبت سان، ميٺاج سان جيڪي به گفتگو ٿيندي اتي جنت ۾ سا اهڙين سلامتي واري گفتگو ٿيندي، Discourse، ٿيندو پنهنجو ولهم رزقهم فيها بڪرة وعشيا. ۽ اتي رزق هوندو ملندو ۽ قبر ۾ به جيڪو آهي سو الله تعالا جيڪو رزق مطلب ته هاڻي ظاهر آهي ته اڄ ٿي ٿو وڃي هليو سڄي مٽي پر جيڪو رزق هن کي ڏيڻو آهي رزق جي معنيٰ نه رڳو اهو کاڌي پيتي واري ڳالهه پر مطلب ته هن جي نورشمينٽ جيڪا اسپرچوئل آهي يا فزيڪل آهي يا جيڪي به جهڙي حالت ۾ منجه آهي سڀ ڪنهن کي ان حالت جي مطابق رزق جي ضرورت آهي ٻارڙو جيڪو پيٽ ۾ آهي اهو اسان وانگي

ڏهين بجي، يارهين بجي، ٻارهين بجي، تيرهين بجي ڪونه ملندو پر مطلب هر وقت جو آهي دل چاهيندي ته الله تعاليٰ ٻين هنڌ چيو جت پر مطلب هر وقت ان کي شام صبح سڄو ڏينهن پيو ملندو پر ٻن طعامن جو اسانکي هتي الله تعاليٰ ڏيکاري ٿو ته اسانجو سائين ڊاڪٽر نواب نبي بخش بلوچ صاحب آخري ڏينهن ۾ چئبو آهي ٻه ٻه ڏينهن ٻه دفعا ماڻهو کائي به صبح جو کائي به شام جو کائي

تلڪ الجنت التي نورث من عبادنا اها جنت آهي جيڪا اسان ورثي ۾ رکي آهي پنهنجي پنهنجي ٻانهن جي لاء جيڪي ٻانها آهن اسان جا من ڪان تقيا جيڪو انهن منجهان جيڪي پرهيزگار آهن تقوا وارا آهن انهن جي لاء اسان اهڙي جنت ٺاهي رکي آهي هي جنات عدن جو ذڪر پيو هلي هاڻ ٻيون به جنتون ظاهر اهڙي قسم سان پروويزن ڏينديون رزق ڏينديون انهن منجه به اهڙي قسم جو ارينجمينٽ هوندو الله الله تعالي جي طرفان الله تعالي فرمايو مون اهڙو ارينجمينٽ رکي ڇڏيو آهي توهان تصور نٿا ڪري سگهو توهان جي خيال ۾ وهم ۾ نٿو اچي سگهي ته مون ڪهڙو ٺاهي رکيو آهي هر هڪ جنت ۾ سورت الرحمان ۾ آهي ته ٻه هي جنتون ٻه وري هو جنتون ومن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان ته هاڻي گهڻيون هي چار جنتون اهي ٿي ويون پوء هاڻي بهرحال جيئن به ٿئي الله تعالا پنهنجي رحمت سان پنهنجي محبت پنهنجي فضل سان پنهنجي بخشش سان سڀني کي اسانکي توهانکي سڀني کي جنت عدن ۾ ڏي جنت فردوس ۾ ڏي ڪي جيڪا به جنت وڻي دوزخ کان بچائي رب پاڪ هاڻي ان جو ذڪر به ايندو دوزخ جو ته ڪهڙي نموني جي دوزخ آهي وما نتنزل الا بامر ربڪ ۽ نٿا لهون مطلب ته فرشتا ٿا چون يا هي جيڪو قرآن شريف اچي ٿو يا هي جيڪي ڳالهيون لهن ٿيون الله تعاليٰ وٽان الا بامر ربڪ رب جي حڪم سان هو حڪم اچي ٿو آيتون اچن ٿيون قرآن لهي ٿو فرشتا به لهن ٿا جيڪي سي الله جي حڪم سان لهن ٿا فرشتن جي لهڻ جي ڳالهه هڪڙو پنهنجو قدر جي سورت ۾ انا انزلناه في ليلت القدر ان ۾ اچي ٿو ٻين هنڌ به فرشتا جيڪي لهن ٿا پنهنجي رحمت ۽ فضل وغيره سان له ما بين ايدينا وما خلفنا رب ان جو ئي آهي جيڪي اسانجي اڳيان آهي له له آهي معنيٰ ان جي پراپرٽي آهي ان جي ملڪيت آهي

اهو سڀ جيڪو آهي سو ان جي ملڪيت آهي، يعني انسان جي پويان اڳيان جيڪي به آهي، وما بين ذلڪ ۽ ان جي وچ ۾ به جيڪي ڪجهه آهي سو به سڀ الله تعاليٰ جو آهي، وما ڪان ربک نسيا ۽ تنهنجو رب جيڪو آهي سو ڪا به ڳالهه وساري ڪونه ٿو، ان کي ويسر ڪونه ٿي ٿئي، مطلب ته ائين ڪونه ته توکي صبح جو کاڌو مليو هاڻ ٻپهر جو ڪونه ملندو، هاڻي ڌرتي تي ته جيڪو آهي سو ڪڏهن ويچارن کي ملي ٿو ڪڏهن نٿو ملي پر هو ته جنت ۾ جيڪو آهي سو سڀ ڪنهن کي پنهنجي وقت تي ڊيوٽي مطابق ملندو ۽ پنهنجون ٻيون ڳالهيون جيڪي ٺاهيون اٿس ننڍيون وڏيون وچ ۾ آسمان زمين جي فرشتن جي هن جي هن جي جيڪي به ٺاهيون اٿس ان جي ڪا به ڳالهه هن کان هن جي ويسر ۾ ناهي هن هن جي ويسر آهيس ئي ڪونه جو ان ۾ ويسر ۾ هجي مطلب اها ڳالهه جو هن کي نڪي ننڊ ٿي اچي جيئن سورت آيت الڪرسي ۾ جو آهي ته نه ڪو ننڊ ٿي اچي نه ڪو اونگهه ٿي اچي يا جيڪا ننڊاکڙي ٿيندي ويت ٿيو ايندو ٿيندو آهي ماڻهو اهو ماڻهو ٿئي ٿو پر الله تعالٰي ڪونه ٿو ٿئي هن کي سڀ ڪي يا ياد آهي رب السماوات والارض اهو رب اهڙو آهي جيڪو آسمان ۽ زمينن جو رب آهي وما بينهما ۽ جيڪو وچ ۾ آهي انهن جي انهن جو به رب آهي فاعبده پوء ان جي عبادت ڪر، عبادت ويٺو ٺڪر ڀتر جي ڪرين، ويٺو پٿر جي ڪرين، ويٺو پنهنجو لات ۽ منات ۽ عزيٰ جي ڪرين، ويٺو پنهنجو فلاڻي لڪشمي ۽ فلاڻي ڪرشن جي فلاڻي جي ماڻهوء جي ڇيڻي جي ڍڳي جي مانکي جي پنهنجو ڪتي جي ٻلي جي نانگ جي، بلا جي، وڇون جي، سڀ ڪنهن جي ويٺو ماڻهو عبادت ڪري، ڀئي الله جي عبادت ڪر، جنهن آسمان ۽ زمين ٺاهيو آهي، جنهن سڄي ڌرتي جنهن جي ملڪيت آهي، آسمان سڄو جيڪو ان جي وچ ۾ آهي، جنهن جي ملڪيت آهي، ان جي عبادت ڪر، اها ڪا عبادت ٺهي ڪونه ٿي، جو سڀ ڪنهن کي پوڄيندو وتين، هتي هت سجدو ڪندو وتين، سڀ ڪنهن کي سجدو ڪندو وتين، اڄ بش کي ڪئي، اڄ بليئر کي ڪئي، اڄ اوباما کي ڪئي، اڄ ٽرمپ کي ڪئي، اڄ زرداري کي ڪئي، اڄ

الله تعاليٰ جي لاء ته آهي سو جمعي جي ڏينهن الله تعاليٰ جي ڪنداسون، باقي ٻيا ست ڇهه ڏينهن جيڪي آهن سي فلاڻي فلاڻي فلاڻي فلاڻن جي عبادت ڪنداسون ائين ڪونه، پڪو پختو ٿي بيهه ان هڪڙي جي عبادت ڪرڻ جي لاء، هل تعلم له سميا ڪو اهڙو ڪو ڄاڻين ٿو، اهڙو ڪو آهي جنهن جو نالو ههڙو الله تعاليٰ جي نالي جهڙو ڪو هجي، الله پنهنجو

اذا ما مت لسوف اخرج حيا ڇا جڏهن اسين مري وينداسون ته پوء ڇا سگهو ئي اٿاريو اٿاريو ويندس آئون جيئرو ٿي جيئرو ڪري اٿاريو هاڻي اهو مسئلو آهي جيڪو ٽي مسئلا آهن جيڪي پنهنجي دين منجهه يا منهنجي مطلب ته ماڻهوء منجهه دين جي متعلق اسانجو دين جيڪو آهي هڪڙو الله تعاليٰ توحيد هڪڙي هڪڙو آهي ان سان ڪو شريڪ ڪونهي ڪرڻو هڪڙو هنکي توحيد چئجي ٻيو رسالت، رسول آهن، الله تعاليٰ موڪليا آهن، هاڻي آخري پيغمبر رسول الله صلي الله عليه وسلم آهي، محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم ۽ ان کان سواء هاڻي ڪنهن ٻئي ڪنهن جي ڪونهي بس، سڀ ٻيا ڪانسٽيٽيوشن سڀ ختم آهن، ابولش ٿي ويا هليا، ڇو جو ان ويليڊيٽ ٿي ويا هليا، هاڻي هي ويلڊ آهي، اهو قيامت تائين رهندو. ٽي ڳالهه آخرت جي آهي، آخرت ۾ جي اٿڻ آهي، آخرت جو حساب ڪتاب آهي، اهو سڀ مڃڻو آهي، جيڪڏهن ناهي مڃڻو ته پوء هن دين ۾ ماڻهو ناهي، دين جيڪو به هجي هن کي، پر جيڪر آخرت جو حساب هي ٽئي ڳالهيون ضروري آهن، باقي ٻيون ڳالهيون فرعي آهن، مطلب ته هاڻي ملائڪ آهن، ڪتاب آهن، هي آهن، هو آهن، اهو انهن جو ڄڻ ڊيٽيل آهي، جنت ۽ جهنم جي ڊيٽيل آهي، حساب ڪتاب جي ڳالهه جيڪا سا

ان جو جواب اتي جو اتي به الله تعاليٰ ڏيکاريو آهي، انهيء ڪري سڄا قرآن شريف ۾ ان سڀ جواب آهن، جيڪي ماڻهو انسان اعتراضات ڪري سگهي ٿو، قرآن تي ڪي رسول الله صلي وسلم تي يا پنهنجي دين تي جيڪي به اعتراض ماڻهو ڪري سگهي ٿو، انهيء وقت به ماڻهن ڪيا، ان جا جواب الله تعاليٰ هن قرآن شريف ۾ ئي ڏئي ڇڏيا آهن ۽ اهي اڄ به ٿين پيا. ان جو قرآن شريف ۾ جواب موجود آهن ۽ قيامت تائين اهي اعتراضات ٿيندا رهندا ڪافرن جي طرفان ان جا جواب قرآن شريف ۾ موجود آهن هتي ان سوال جو جواب هتي ئي اچي ويو هو ته چئي ته ڪي آئون وري وري پيدا ٿيندس مري ويندس هلي ان کان پوء وري اٿندس الله تعاليٰ فرمائي ٿو هتي فورن ئي وري قول پنهنجو اولا يذڪر الانسان الله انسان کي ياد ناهي ڇا سمجه ۾ نٿي اچيس ڳاله انا خلقناه من قبل